هو سڏ ڪري پوء مارين ها، گهر ۾ ڪونه اچي مارين ها. تون منهنجي چادر ڍڪي سمهي پء، سو هي اندر ڪونه ايندا، باقي ٻاهر ڪندا سڏ، پوء ٻاهر سڏ تي پوء خير سان وڃجانء تون، توکي ٻاهر نڪرندا نڪرندي ته ڏسنداسي اهو نه آهي. پوء حضور انور صلي الله عليه وسلم جن دعا گهري الله تعاليٰ کان ته الله تعاليٰ منهنجا جيڪي نشان آهن اهي ختم ڪر جيئن مان نڪري وڃان بس رب تبارڪ وتعاليٰ هن جي بصارت ۽ هن جي سمجهه کي ختم ڪيو نبي سائين جن نڪري ويا مٺ پٿرين جي کڻي اڇليون شاهت الوجوه ڪري انڌا ٿي پيا اها ڪچهري جيڪا ٻاهر بيٺي در تي هنن جي وچ ۾ نڪري ويا ڏٺن ئي ڪونه رسول الله صلي الله پوء آيا صديق اڪبر جي گهر اچي هن کي چيو ته هلو صديق اڪبر اڳي ئي تيار هيو پوء ويا غار تي وڃي اتي رهيا عبد الله بن اريقط نالي هڪڙو شخص هيو ان سان معاهدو ڪيو هو ڪافرن جو هو بي ڄاڻي هن ۾ هڪڙي صداقت ڏسو ڪيڏي آهي هن قوم ۾ ان کي چيو ته توکي ايتري مزدوري ڏينداسين، هاڻي اهو ٿيو مزدور ڦري بوراءو ٽئين ڏينهن تي فلاڻي ڏينهن اسان وٽ اچجانء، اسان غار ۾ هونداسين، پوء اتان اسان کي وٺي هلجانء مديني منور واري رستي تي اوڏانهن وينداسون، اهو رستن جو ڄاڻو هو ڏاڍو. اهو قسم کڻي ڦري پيو هنن سان، اهو اتي گهمندو هي وتن تاڙيندا ڳوليندا ڪچهريون اصل اف به نه ڪئي.

عرب جي فصاحت ۾، اذا تتلي عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا هڪڙن وري چيو ته اسان اهڙو ڳالهائي سگهون ٿا جو قرآن شريف وغيره جي متعلق ڇو ته اهي ڳالهيون نبي اڪرم صلي الله جي متعلق تون جيڪي ڪري ٿو اهڙيون ته اسان به بيان ڪري سگهون ٿا اهڙا اکر هنن چيا نضر بن حارث نالي هڪڙو شخص هو نبي سائين سان سخت معارضو ڪندو هو ۽ اهو تجارت جي لاء فارس ۽ حيره ۽ ڪند انهن ملڪن ۾ ويندو هو پوء اتان هڪڙا قصا ڏسا ڪي وٺي آيو جيڪو رهبان کان ٻڌائين، رستم جا، اسفنديار جا، جنگين جا واقعا، پوء اچي ماڻهن کي گڏي ويهي ٻڌائيندو هو، چوندو هو ته ڏسو تهان قرآن ٿو ٻڌائي، قصا آهن اهي مان به تهان کي ٻڌايان ٿو، مڙئي اها ڳالهه اها جو رنون ٻنون وٺي اچي نچائيندو هو، هن ۾ راڳ ڀاڳ اهڙي قسم جا گندا لفظ جو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن هن کي چيو ته ويلڪ انه ڪلام الله ته الله جو قرآن آهي ان هذا الا اساطير الاولين تون قرآن کي چوين.

ان جا وارث به ڪونهن ڪي، ان اولياؤه الا المتقون، ان جا وارث ته آهن پرهيزگار، لڪن اڪثرهم لا يعلمون، ڪيترا نٿا ڄاڻن. معنيٰ عذاب جي رفع جو سبب حضور رسول الله صلي الله عليه وسلم جو وجود يا مستغفرين جو وجود آهي. اهو جواب الله تعاليٰ ڏنو. نه ته هنن انهي ڳالهه تي ڄڻ پنهنجي دل وڌائي هئي. هنن چيو هو ته جيڪڏهن ائين هجي ته پوء قرآن جو نازل ٿئي ٿو خدا جي پاسي کان، ڪعبة الله جي عزت حفاظت الله تعاليٰ ڪئي، ابرهه جو لشڪر تباهه ٿيو، هاڻي اسان هيڏيون اذيتون ڏنيون آهن، قرآن جي مخالفت ڪئي آهي، جيڪر حق هجي ها ته جيڪر انهن جي خدا اهڙي مدد ڪري ها، تنهن ڪري اسين خود دعا کڻي گهريائون، پر دعا جو جواب الله تعاليٰ قرآن ۾ اهو ڏنو ته توهان ڪعبت الله جي آڏو افعال قبيحه ٿا ڪريو، توهان هاڻي وارث ڪعبي جا ناهيو ۽ سبب عذاب جي نه اچڻ جو صرف اهو آهي، تنهن ڪري رب تعاليٰ انهن سڀني کي ڪڍي ڪعبت الله کان ٻاهر بدر ۾ وڃي عذاب ڪيو.

مطلب ته هي ان کي عبادت سمجهندا ها. رب تبارڪ وتعاليٰ جي عبادت جو هنن پنهنجو کڻي نمونو هٿ ڪيو هو. ان الذين ڪفروا جن شخصن ڪفر ڪيو ينفقون اموالهم پنهنجي مالن کي ٿا خرچ ڪن، ليصدوا عن سبيل الله، الله جي رستي کان ماڻهن کي روڪڻ جي لاء فسينفقونها، پوء خرچ ٿا ڪن، ثم تڪون عليهم حسره، اهي دين جي برخلاف خرچ ٿا ڪن پنهنجي مال کي، ملڪيت کي، دولت کي، اهو انهن جي باري ۾ حسرت ٿيندو. سردارن هڪ هڪ هڪ هڪ هڪ ڏينهن جو ذمو کنيو هو، هر روز هڪڙي هر روز هڪڙي ڏينهن هو پنهنجي لشڪر کي کارائيندو هو، ڏهه اٺ روزانو ڪهندا ها. ذبح ٿيندا ها، پوء جڏهن شڪست ٿي وئي، هر ڪو ڀڄي ويو، مڪي مڪرمه ۾ پهتا، ابو سفيان ۽ ٻين انهن کي هنن چيو، جن مال تجارتي آندو هو، ته بابا اسان محمد عليه الصلوة والسلام جي انتقام لاء نڪتا هئاسي، اسان هيڏا خرچ ڪيا، سو اهو خرچ سارو اسان ڪيوسي ۽ توهان راضي ٿي ويو ان ڳالهه تي، اهو خرچ اسان کي ڏيو، هتي الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهو جيڪو خرچ هنن ڪيو، سو الله جي دين کان روڪڻ جي لاء، رب جي رستي کان کي بند ڪرڻ جي لاء، اهو هنن جي لاء حسرت جو سبب بڻجي پيو، ڇو ته ڪيترا ماڻهو مري ويا هنن جا تباهه ٿي، ڪيترا گرفتار ٿي ويا، وري ڏنڊ ڏوهه ڀري پنهنجي ماڻهن کي آزاد ڪرايائون. ثم يغلبون پوء مغلوب ٿي ويا، والذين ڪفروا الي جهنم يحشرون ۽ ڪافر جن ڪفر ڪيو انهن کي جهنم ڏي اٿاريو ويندو، آخرت جي اها حالت ٿيندي.

الله تعاليٰ خبيث کي طيب کان الڳ ڪندو آهي. ٻه شيون آهن ۾ هڪڙو آهي خبيث ٻيو طيب. ڪفر ۽ طغيان ۽ عداوت الاسلام اهي خبث آهي. اسلام، فرمانبرداري، تقويٰ، طهارت اهو طيب آهي. الله تعاليٰ انهن کي جدا ڪندو. معنيٰ صاحب خبث جا هڪڙي پاسي ڏي، صاحب طيب جا ٻئي پاسي ڏي. يجعل الخبيث بعضه علي بعض، ۽ خبيث شين کي هڪ ٻئي جي مٿان الله تعاليٰ تهه بتهه ڪندو.

دنيا ۾ انصاف قائم ڪرڻ ٿو گهري، الاهي حڪومت ۽ خلافت کي درست ڪرڻ ٿو گهري، توهان ان سان ساٿ ڇو نٿا ڏيو؟ جيڪي اڳي توهان غلطيون ڪيون اهي سڀ معاف ٿي وينديون، تدارڪ ٿي ويندو انهي جو جيڪڏهن توهان وري به ساٿ ڏيو ته. هي نصيحت جو جملو آهي ڪافرن جي لاء. اي نبي تون هنن ڪافرن کي چئو ته جيڪڏهن توهان پنهنجي حرڪتن کان نه باز اچي وڃو ته وري به توهان جي لاء ڀلائي آهي ۽ توهان جي لاء تمام نيڪي آهي. جيڪڏهن اهو ڪم توهان ڪري وڌو ته وڏي عزت جهڙو معاملو آهي.

ته ساڳي بري حالت ٿيندو يا اها معنيٰ ته جيئن اڳي عاد ثمود جي قوم سان ڪافرن ۽ بي فرمانن سان الله تبارڪ وتعاليٰ جو عذاب اچي فيصلو ڪيو توهان سان به اهڙو فيصلو ٿيندو قاتلوهم الله تعاليٰ جو فرمايو ته هاڻي هن سان لڙو نه ڇڏيو حڪم ٿيو حتيٰ لا تڪون فتنة جيسين شرڪ

بدعنواني، بي فرماني، ختم ٿئي. حڪم هڪڙي اڪيلي الله جو هجي. سڀني دينن تي ليظهره علي الدين ڪله الله جو دين سڀني دينن جي مٿان غالب ٿئي. اهو فرمايو آهي رب تعاليٰ. الحمدلله ائين ٿيو. اديان تي غلبو خلفاء راشدين جي زماني ۾ ان کان بعد بنو اميه جي زماني ۾ ان کان بعد اهو ٿيندو رهيو. ۽ مذاهب جيڪي به باطل هيا اهي شڪست کاڌائون شڪست ٿي ٻن قسمن جي هڪڙي ڪميت ۾ ٻي ڪيفيت ۾ ڪميت چئبو آهي مقدار کي ڪيفيت چئبو آهي نموني رنگ کي علمي رنگ ۾ ساري دنيا تي اسلام فتح ڪري ڇڏي آهي ڪافي عرصي کان علمي رنگ ۾ فتح ڇو ته مذهب اسلام علمي مذهب آهي. ان علم جي حيثيت ۾ اسلام باقاعدي باطل تي فتح ڪري چڪو آهي. دنيا ۾ ڪنهن وٽ اهڙو فلاح ۽ بهبودي جو پروگرام ڪونهي جنهن ۾ هڪڙي طرف ظالم ۽ مظلوم جو فيصلو هجي ٻئي پاسي ڏي فاسق، فاجر، صالح ۽ عابد انهن جو امتياز هجي ڪنهن مذهب ۾ ڪونهي جڏهن ته مذهبن ۾ گناهه ڪرڻ ڪٿي عبادت ٿي وئي آهي پوء اسلام انهيء قسم جي فتح ته دنيا ساري تي ڪئي آهي اها آهي فتح في الڪيفيت ٻي فتح في الڪميت جو مقصد هي آهي ته افراد به اسلام جا گهڻا ٿي وڃن مقدار به مسلمانن جو گهڻو ٿي وڃي سو فتح في الڪيفيت جي صورت اڃا نه ٿي آهي هن ڪري جو مسلمان هڪ ارب آهن باقي ٻيا چار پنج ارب آهن ڪل اصل پنج ارب آهن ماڻهو تنهن منجهان هڪڙو ارب آهي مسلمانن جو چار ارب چار ارب يا ٽي ارب آهن ٻيا ته ڪميت ۾ ڄڻ مقدار ۾ اڃا ڪفر افراد جي لحاظ سان گهڻو آهي ۽ اهو حل ٿيندو اهو تڏهن ٿيندو جڏهن آخري جهاد ايندا ان آخري جهادن ۾ مخلوق به ڪجهه کٽندي. ٻه پاسا ٿيندا هن جا. هي جيڪي ڏسو ٿا هن وقت ۾ اسباب هڪڙي ملڪ مان ويهي ٻئي ملڪ تي ماڻهو مار ڪري سگهي ٿو جو پنهنجو اهو کڻي اسلحو ڇڏجي ته اتي ان پوري نشان تي لڳي مالڪ گهر ويٺا رهن هن وقت ۾ ايڏي قوت ٿي وئي آهي اهي اسلحا هنن جا هڪ ٻئي کي ماري

انهن عربن تي حملا ڪيا ۽ بنو عباس سان انهن حڪومتن کي هنن تهس نهس ڪيو تباهه ڪيو الله تعاليٰ جي مهرباني ٿي وري دولت دولت اسلام سان ئي مشرف ٿيا وري ساڳو انهن اٿي اسلام کي سنڀاليو ۽ خدمت ڪيائون انهي ۾ جيڪي غداريون ٿيون سي انهن غدارن جا جون نام نشان تاريخ برابر لکيا آهن پورا اڪثر انهي عربن سان غداريء جو سبب شيعا قوم بنو عباس سان غداريون ڪيون ۽ چنگيزن کي انهن موقعا ڏنا، اندروني طرح سان ٻڌا. هيڙا وزير ها اهي. اها هڪڙي مختصر ڳالهه آ. ان جي پٺيان پوڻو ڪونهي. ڳالهه اصل هي آ ته اهو هڪڙو موقعو گذريو آ. ان کان بعد وري اسلام جي حڪومت ضابطو وٺي هلڻ لڳي. فتوحات ٿيا ملڪ فتح ٿي ويا هندستان تي فتح ٿي ويو بلوچستان سنڌ ۽ پنجاب اهي يڪو هندستان سارو فتح ٿي ويو هڪڙي پاسي ڏي مٿي ڏهه جيڪي ملڪ آهن اتر قطب جا روس جا ملڪ سمرقند بلخ بخارا آذربائيجان اهي فتح ٿي ويا اهڙي طرح سان هيڏي اسپين يورپ جي پاسي ڏي اها فتح ٿي وئي ايئن اسلام انڊونيشيا تي، چين تي ايڏهن پهچي ويو ته اهي سڀ ڪم ٿيا. اهي سڀ خدمتون هيون. مگر هڪڙو معاملو رهيو، اهو هي معاملو رهيو ته حڪومت باضابطه اسلام جي جيڪا صحيح عدليه نظام هجي، هو ٿورو ٿورو وقت رهي سگهيو. اسلام جي هڪڙي آهي روحاني برڪت ۽ ڪلمي طيبه سان مشرف به اسلام ٿيڻ اهو ته گهڻي ورهين ۾ ڪو ٿيندو ان لحاظ کان به ڄڻ وڏو فائدو ٿيو پوء اهي ڪافر ڪفر وارا پاڻ ۾ وڙهندا هڪڙي ڏينهن

اهو شخصي طرح سان قومي طرح سان هڪڙو نقصان پهتو عرب کي جو حڪومت به ٻين ملڪن ۾ پکڙجي وئي اسلام جي ان کان بعد هڪڙو وڏو ٻيو دور اچڻ وارو آهي اهو آهي ياجوج ماجوج جو صفا نڪرڻ اهي شيون حقيقت ۾ متشابهات کان آهن ان متشابهات کي تعين ڪرڻو اهو انساني همت کان مٿي آهي. رب تعاليٰ انهن جو موقعو مقرر ڪيو آهي. قرب قيامت ۾ اهي ٻاهر نڪرندا ۽ اهي نڪرندا جنهن شيء سان ان کي نظر ڪجي ٿي ته پوء سمجه ۾ ٿو اچي ته اڳ ۾ دنيا تباهه ٿيل هوندي نڪرندا ڇا سان انهن جي هٿن ۾ لٺيون هونديون ۽ تير ڪمان هوندا بس ڳوٿريون ٻوٿريون جنهن ۾ تير پيل هوندا اهي اهڙو وٺي نڪرندا ڪوهه قاف جي پاسي کان ساري دنيا ۾ يلغار ڪندا ماڻهن سان وڙهندا، ماريندا، مال ملڪيت کائيندا، ڦريندا، هلندا هلندا هلندا گهمي تباهي مچائي بيهي رهندا. ماڻهو جيڪي نيڪ صالح هوندا سي ويچارا ڀڄي لڪي ويندا ڪاٿائين انهن جي رستن کان پري ٿي ايتري قدر جو وڻن جا پن به نه ڇڏيندا ڊنڊون به پي ويندا دجال جي حديث ۾ اهو واقعو اچي ٿو ترمذي شريف ۾ ابواب الفتن ۾ اها روايت اچي ٿي

۽ انهن ۾ اها دعا گهرندو ته الله تعاليٰ هنن کان اسان جي جان ڇڏائي. عيسيٰ عليه السلام پنهنجي امت، قوم ۽ لشڪرن سميت جبلن ۾ وڃي اتي پناهه وٺندو پوء اتي گهرندو دعا ته الله تعاليٰ هنن ۾ هڪڙي بيماري پيدا ڪندو. هي به پنهنجو ڪم پورو ڪري چڪا هوندا. پوء بيماري ٿيندي نغف جي. نغف آهي ڪن جي پاڙ ۾ هڪڙو ڳوڙهو ڦاٽندو ان ۾ ڪينئان جيت پيدا ٿيندا. پوء اهي مرندا ويندا پر جيئن هڪڙو ماڻهو مري.

رس ۽ چرٻي اها نڪتل هوندي، هن زمين ۾ ان جو اثر رهندو، پوء وسندا مينهن، پوء مينهن ۾ زمين ڌوپندي، پوء جو کڻي ويندي هيٺ، پوء اهو کاڌ ٿي پوندي زمين جي لاء، پوء جيڪي شيون پوک ٻيو وٽان پوکبو، اها ڏاڍي خوشحالي ملڪ ۾ ٿيندي، وري آبادي ٿيندي. عيسيٰ عليه السلام جي حڪومت هاڻي هلندي اڳتي. هاڻي ڪمن اسلام مڪمل ٿي ويندو، معنيٰ هاڻي سڀ ماڻهو مسلمان ٿي ويندا.

ان ۾ الله جو خمس آ ۽ ۽ الله جي رسول جو. آغاز سورت ۾ فرمايو هو ته الله ۽ الله جي رسول جي لاء آهن. هتي قدري ان جو تفصيل ٿو اچي ته ڪهڙي طرح سان انهي مال کي استعمال ڪجي جو مال غنيمت جو ڪافرن سان لڙڻ جي ڪري هٿ اچي ويو هو ان جو پنجون حصو الله تعالي جي لاء خيرات بيت المال ۾ وجهبو جنهن کي رب تعالي نيابت طور پيغمبر عليه السلام جي وصولي ۾ آندو آهي جو اهو وري پنجن جڳهن ۾ خرچ ڪبو پنهنجي ذات تي خرچ ڪري پنهنجي قرابت تي خرچ ڪري جيڪي بني هاشم بني مطلب آهن جن نبي اڪرم صلي الله وسلم سان نصرت ڪئي اسلام جي خدمت ڪئي ۽ نبي اڪرم صلي الله وسلم سان قرابت جو حق ڏنو يتيمن تي خرچ ڪجي چوٿون حاجت مندن تي خرچ ڪجي پنجون مسافرن تي خرچ ڪجي باقي غنيمت جا ٿيا چار حصا اهو ٿيو بيت المال جو جنهن جا پنج حصا ٻڌايا ويا باقي چار حصا رهيل اهي لشڪر تي تقسيم ڪبا، سوار کي ٻه حصا ملندا، پيادي کي هڪڙو حصو ملندو. حضور انور صلي الله عليه وسلم جي وفات کان بعد باقي جيڪو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي خمس ڏنل هو اهو به يعني ٻين پنجن مصرفن ۾ اهو خرچ ڪري ڇڏبو بس جيڪي ٽي پويان آهن اهي باقي رهجي ويا آهن ڇو ته نبي اڪرم صلعم سان سندس ذات گراميء جي نصرت جو مسئلو رشتيدارن وارو رهيو ڪونه ڪو، تنهنڪري باقي ٽن حصن جي مٿان ان کي خرچ ڪري ڇڏبو. نبي جي ذات ۽ جيڪي قرابت وارا ها. هاڻي انهن قرابت وارن کي به جنگ ۾ ملندو، باقي قرابت جي ڪري نه، جنگ ۾ ملندو. مجاهد هوندا، انهن کي جهاد جي صورت ۾ ملندن يا ته غرباء جي حيثيت ۾ ملندن.

ته مسجدن جي لاء ڪڍڻ گهرجي جيڪو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جا خرچ ٿيندو هو مساجد جي خيرات لاء ڪڍجي اهي مصارف ٿي سگهن ٿا ان ڪنتم آمنتم بالله جيڪر تون الله تي ايمان آندو وما انزلنا عليٰ عبدنا جيڪي اسان پنهنجي ٻانهي تي نازل ڪيو آهي يوم الفرقان فيصلي جي ڏينهن تي جيڪي اسان قرآن نازل ڪيو آهي اهو فيصلي جو ڏينهن ڏينهن بدر جو ڏينهن هو حق ۽ باطل جي ڪشمڪش جو فيصلي وارو ڏينهن هيو ان ڏينهن الله تعاليٰ پنهنجي ڪامل ترين ٻانهي تي فتح ۽ نصرت نازل ڪئي، فرشتن جو امداد عطا ڪيو، سڪون ۽ قرار سان انهن جي مٿان الله تعاليٰ مينهن وغيره برساتون نازل ڪري غيبي تائيد سان انهن کي غنيمت جي مال کان مالا مال ڪيو ۽ الله تعاليٰ نصرت ذريعي انهن کي فتح به عطا فرمائي. والله علي ڪل شيء قدير الله تعاليٰ هر شيء تي قادر آهي. رب تعاليٰ هتي هڪڙي انهن کي پنهنجي مهرباني خاص ٿو ٻڌائي پيو. فريقين جي لڙائي جو وقت ۽ اهو نمونو ڪهڙي قسم جو هيو؟ اهو، اذ انتم بالعدوة الدنيا، جڏهن توهان هيؤ ڪناري تي اورين، وهم بالعدوة القصويٰ، ۽ هيا ڪناري پرين تي. اهو هڪڙو وقت هو، جنهن وقت ۾ جنگ جو ميدان ۽ انهيء جنگ جي ميدان ۾ توهان اهڙي طرح بيٺا هيؤ، جو هڪڙا هيا مديني جي طرف کان ۽ ٻيا هيا بعيد مديني منور کان، ٻه حصا هيا. يعني ابو سفيان جو جيڪو تجارتي قافلو هو.

رڪب ٿي ويو اسفل منڪم، رڪب مان مراد آهن قافلي وارا جيڪي مال کنئي پيا وڃن ابو سفيان جن ولو تواعدتم جيڪڏهن توهان پاڻ ۾ واعدو به ڪريو ها لاختلفتم في الميعاد ان واعدي ۾ توهان جو پاڻ ۾ اختلاف ٿي وڃي ها فريقين جيڪڏهن پهرين ئي لڙائي جي لاء وقت مقرر ڪريو ها ممڪن هيو ته اختلاف ٿي پوي ها يا واعدي جي لحاظ کان وقت تي نه پهچو ها پس و پيش ٿي پوي ها ته مسلمان جيڪي ڪافرن جي مقابلي ۾ ظاهري تعداد جي لحاظ سان سامان ۽ اسباب جي لحاظ کان به خائف هيا هوڏي ڪافر مسلمانن جي حقانيت ۽ خدا پرستيء جي ڪري بي جگر ۽ مرعوب هيا اهي سڀ ڳالهيون هيون رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهي سڀ شيون اسان وجهي ڇڏيون هيون هيڏي به اهو هيو هوڏي به ليقضي ولڪن ليقضي الله امرا ڪان مفعولا پر الله تعالي کي فيصلو ڪرڻو هو جيڪي مقرر ٿي چڪي مفعول معنيٰ مقرر اهو فيصلو خدا کي ڪرڻو هو اهڙي طرح سان اچي ملائي سڀني کي پورو ڪيائين جو قافلو ويو نڪري فوج اچي وئي مديني جي پاسي کان ۽ توهان ٿي پيو هيڏي مڪي مڪرم جي پاسي کان ۽ هلي لڙائي ليهلڪ من هلڪ عن بينة هاڻي جنهن کي مرڻو هو ته وري حجت سان مري، ويحيٰ من حيّ عن بينة، جيڪو زنده رهي ته وري پنهنجي حجت سان زنده رهي، يعني قريش پنهنجي قافلي جي مدد جي لاء آيا ها، تهان قافلي تي حملي ڪرڻ جي لاء نڪتا هئو، قافلو بچي ويو ۽ ٻنهي فوجن جو هڪڙي ميدان ۾ اچي ٽڪر ٿيو، ٻن ڪنارن تي اچي بيٺو، هڪڙو هڪڙي پاسي ڏانهن ٻيو ٻئي پاسي ڏانهن خبر ڪانه هئي، اها تدبير الله تعاليٰ جي هئي، جيڪڏهن قصدن تهان کي وٺي نجي ها ته لازمي طرح سان ڪنهن نه ڪنهن طرح ضرور ڪو اختلاف ٿي پوي ها. ۽ بروقت اهڙي طرح پهچڻ يا وري مقابلو ڪرڻ اهو تمام هڪڙو مشڪل ٿي پيو آهي هاڻي ان فتح کان بعد کافرن تي پيغمبر جو صدق صفا کلي پيو جيڪڏهن قافلي کي رڳو فتح ڪجي ها تمام هڪڙي معمولي حيثيت ٿي پوي ها جڏهن اهو قافلو آيو به ڪون مقابلي ۾ تڏهن به اڄوڪي قسم جا جيڪي فاسق گندي ذهن جا ماڻهو آهن غازي محمد بن قاسم جهڙي هڪڙي مجاهد کي سنڌ جي مٿان جڏهن ڪاهه ڪيئين، جيڪي ٻه ٽي ڇوڪريون هيون انهن خط موڪليو هو اوڏهه، جيڪي هتي گرفتار ٿي پيون هيون انهن تي اها چڙهائي ٿي. الائي ڇا جو ڇا چوندا آهن. رب تبارڪ وتعاليٰ حضور انور صلي الله عليه وسلم تي هڪڙو حرف به اچڻ نه ڇڏيو انهيء قسم جو. پيغمبر جو صدق ڪافرن تي کلي ويو ۽ اهڙي طرح الله تبارڪ وتعاليٰ انهيء طرح سان مضبوط ڪري انتظام کي رکيو جو جيئن رب جو الزام پورو ٿي ويو هاڻي اڳتي جنهن زندگي گذاري ته به حجت سان اسان لڙائي ڪري هن کي فتح ڪيوسين جنگ ٿي اهو جيڪي مري ويا ته به حجت سان جو ڪفر انهن جو صاف ظاهر ٿي بيهي رهي الله جي مدد اذ يريڪهم الله في منامڪ قليلا ۽ جيڪا نه ننڊ اچي ورتو هو مسلمانن کي ۽ آرام جيئن الله تعاليٰ فرمايو ته يغشيڪم النعاس امنةً انهي ۾ ڪافر هنن کي تمام ٿورڙا پيا نظر اچن ننڊ جي غلبي جي ڪري مسلمانن کي نظر جو ڪن پيا ته ننڊ جي ڪري ڪيفيت پوري نه هئي نظر جي سمجهن پيا ته ٿورڙا آهن

پوء جڏهن فرشتن جو لشڪر اچي ويو جنگ هلي پئي ته پوء مسلمانن جو لشڪر وڏو پيو نظر اچي ڪافرن کي عمران ۾ ٿو اچي ته ٻي جماعت ڪافرن جي ته ٻي جماعت هي ڪافرن جي جيڪا ڏسي پئي مسلمانن کي هنن اکين سان مشاهدو ڪندي ٻيڻا پيا آهن اهو جڏهن جنگ هلي پئي ته پوء ته نڪرڻ مشڪل آهي پوء جنگ هلي پئي پوء هنن کي اچي رعب ورتو هتي الله تعاليٰ هدايت ٿو ڪري حڪم ٿو ڪري انهن ماڻهن کي جيڪي جنگ ۾ اچن ٿا هميشه جي لاء رب تعاليٰ انهن کي حڪم ٿو ڪري

ماڻهن جا حس ڪند ٿي پوندا آهن دنيا جي شين کان اهي گهڻي قدر بي پرواهه ٿي پوندا آهن تنهن ڪري الله تعاليٰ فرمائي ٿو جڏهن مقابل جنگ ۾ اچو مضبوط ٿي بيهو مضبوط ٿيڻ جي علت ۽ سبب ٻڌائي ٿو واذڪروا الله ڪثيرا لعلڪم تفلحون ته جيئن توهان ڪامياب ٿي وڃو اطيعوا الله اطيعوا الرسول رب کان مطلب ته نصرت گهرو الله تعاليٰ هن جي نصرت توهان تي اچي هن کي ياد ڪريو ذڪر گهڻو ڪريو ولا تنازعوا فتفشلوا توهان پاڻ ۾ اختلاف نه ڪريو جيڪا به ڳالهه سامهون اچي بس ان جي مٿان اتفاق ڪري هلي پئو فشل جي بعد جبن کي ۽ ضعف کي پوء تهانجي طاقت گهٽجي ويندي ولا تڪونوا ڪالذين خرجوا من ديارهم اڳي هڪڙا ماڻهو هئا اهي نڪتا هئا پنهنجو تڪبر ڪري انهن وانگر تهان نه ٿجو ڪفار قريش جا جڏهن نڪتا هئا ته ان جي لاء نڪتا هئا ته قافلي کي هلي اسان مدد ڪنداسي پوء جڏهن هن کي خبر پئي ته قافلو اسانجو ڪامياب ٿي ويو نڪري ويو وار وار بچي ويو موٽڻ کپندو هو مگر هن کي بطر هو تڪبر هو پنهنجي قوت تي ناز هو ماڻهن کي ڏيکارڻ جي لاء اتي وڃي ميلو ڪنداسي پوء راڳ ٿيندا مجلسون ٿينديون شراب پيئبا اٺ ڪهي کائبا دعوتون ڪبو عربن کي ساڳو ان طرح سان انهيء جي لاء جو نڪتا ته هن کي تباهي ٿي وئي تهان پنهنجي مضبوط رهو الله جي فرمانبرداري ڪريو الله جي رسول جي تنازع نه ڪريو فتفشلوا وتذهب ريحڪم تهانجي هوا طاقت روحاني خرا خراب ٿي ويندي واصبروا ان الله مع الصابرين اهو ٿيو هو احد ۾ ۾ پهريون معاملو جنهن جي هدايت الله تعاليٰ ڪئي اڳتي جي لاء ۽ نه هجو تهان انهن شخصن وانگر جيڪي پنهنجي گهرن مان ۾ نڪتا ها آڪڙ ڪري

شيطان ته پنهنجي پاسي کي زور پيو ڀري ته هلي ۽ مسلمانن جي تباهي ڪن ۽ ياد رکو جنهن وقت ۾ سينگاري ڏنو شيطان هن کي سندن عملن کي وقال لا غالب لڪم اليوم ۽ چيائين هن کي چيائين ته اڄ اسان تي ڪو غالب ناهي ڪهڙو به ماڻهو اچي اني جار لڪم مان توهان سان حمايتي آهيان فلما تراءت الفئتان جڏهن هي فوجن هڪ ٻئي کي ڏٺو معنيٰ هوڏ ملڪن جي جماعت به اچي پيئي ڏٺي نڪص عليٰ عقبيه پوء ڀرڪڻ لڳو هو سردار جيڪو مدلج هو سراقه بن مالڪ ان جي صورت ۾ آيو هو ۽ پنهنجي اولاد سميت اچي ظاهر ٿيو هن سان هٿ هٿ ۾ ڏيئي هلي پيو ابو جهل سان پوء جڏهن فرشتا نظر آيس ابو جهل جي هٿ منجهون هٿ هو سرڪائي نڪرڻ تي لڳو ابو جهل چيو ته سراقه هن وقت ۾ تو دغا ٿو ڪرين تو ڪاڏي ٿو وڃين هن چيس ته مان اهڙي شيء ٿو ڏسان جيڪا توهان نٿا ڏسو. قال اني بريء منڪم مان توهان کان بيزار آهيان. اني اريٰ ما لا ترون مان اها شيء ڏسان ٿو جيڪا توهان نٿا ڏسو. اني اخاف الله مان خدا کان ڊڄان ٿو. والله شديد العقاب عذاب سخت آهي. مطلب ته عذاب کان ڊڄي پيو. سمجهه ۾ ته هي ملائڪ مون کي تباهه ڪري ڇڏيندا جيڪڏهن اڃا به بيهبو ته هتان سمجهه ۾ آيو ته ملڪوتي طاقتون جڏهن ڪثير هونديون آهن اتي شيطان نه ايندو آهي ۽ ملڪوتي طاقت جي ڪثرت اها الله جي يادگيري سان ٿيندي آهي ثبات ۽ استقامت سان ٿيندي آهي جيڪي ماڻهو الله جو ذڪر ڪن ٿا انهن سان ملڪوتي طاقت گهڻي جمع رهي ٿي ساٿ رهي ٿي الله جي ذڪر جي برڪت سان پر جيڪڏهن هڪڙو ماڻهو غافل رهي ٿو ته به پهريدار ملائڪ هن سان گڏ آهن پهريدار ملائڪ مجبور آهن مگر اهي به هن جي گندگين ڪري ٿورو پري هليا ٿا وڃن جي گلا ٿو ڪري ته به ملائڪ پري هليا ٿا وڃن

اتي جيڪي منافق قسم جا ماڻهو هئا جن جي طبيعتن ۾ اڃا ڪمزوري هئي نبي سائين جن جڏهن بدر جي لڙائي تي مسلمانن کي ڪڍي هليا ته هلو پهلي قافلي جو اسان اڳ اڳ ڪريون ته هتي ڪن منافقن ۽ اهڙي قسم جي ماڻهن اعتراض ڪيو هو ۽ روڪيو هو ته ائين نه ٿيڻ گهرجي رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته انهن ماڻهن کي انهن ماڻهن جو قول ۽ چوڻ ته هي هو پر تهان توڪل ڪئي ومن يتوڪل علي الله فإن الله عزيز حڪيم جيڪو ڀروسو ڪندو رب تعاليٰ تي رب تعاليٰ زبردست حڪمت وارو آهي پوء شيطاني طاقتون به سڀ ختم ٿي وينديون ۽ جيڪي ڪافرن جا اعتراض آهن اهي به ختم ٿي ويندا سڄو معاملو صاف ٿي ويندو موت جو وقت جڏهن ايندو ڪافرن کي ملائڪ اچي ساهه ڪڍندا ان وقت ۾ ڪافر جيڪي ماريا ويا ها فرشتن هن سان اهڙو بڇڙو معاملو ڪيو هو سخت مگر آيت جا الفاظ عام ڪافرن سان واسطو رکن ٿا اهو عالم برزخ جو واقعو آهي جيڪو بدر کان وٺي انهن سان متعلق ٿيو اها ڳالهه آهي ذالڪ بما قدمت ايديڪم هنن کي چوندا توهان جي هٿن جيڪي اڳي موڪليو آهي تنهنجو حال وان الله ليس بظلام للعبيد الله تعالي جو فيصلو آهي ظالم ناهي خدا پنهنجي ٻانهن تي توهان جي اها حالت رهي ڪدأب آل فرعون، ڏسو فرعون وارا انهن سان ڪهڙو حال ٿيو، والذين من قبلهم جيڪي اڳي هيا ڪفروا بآيات الله انهن به الله جي آيتن کي انڪار ڪيو فاخذهم الله بذنوبهم الله تعالي انهن کي گناهن جي ڪري پڪڙيو ان الله قوي شديد العقاب ايڏو فرعون بادشاهه پنهنجي حڪومت نه هلائي سگهيو الاهي حڪومت جي مقابلي ۾ توهان به ائين ئي آهيو ذالڪ بان الله لم يڪ مغيرا نعمة انعمها علي قوم الله تعالي پنهنجي نعمت کي ڪونه ڦيرائيندو آهي هي رب تعالي جي عادت آهي جيڪا نعمت پنهنجي ڪنهن قوم کي عطا فرمائيندو اها نه ڦيرائيندو، جيستائين اها قوم انهيء نعمت کي جيڪا هنن جي نفسن تي آهي، ان کي نه ڦيرائي. رب تعاليٰ جيڪي به انعام عطا فرمائيندو آهي، ان کي بدلائيندو ناهي، جيستائين قوم پاڻ نه بدلجي. معنيٰ حالت جي بدلائڻ جا جوابدار ماڻهو آهن. رب تعاليٰ جي طرفان نعمت هميشه عام آهي. ان الله سميع عليم، الله تعاليٰ ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي. پنهنجي بي اعتدالي، غلط ڪاري، بدعنوانيء جي ڪري نيڪي جون جيڪي فطري طاقتون آهن ۽ نيڪ نيڪيء ڪرڻ جا جيڪي استعداد آهن انسان ۾ اهي جيڪڏهن ماڻهو خراب ڪري ڇڏيندو آهي ته پوء نتيجو خراب نڪرندو آهي باقي نه رب تعاليٰ پنهنجي طرفان انعام کي موٽائيندو ڪونهي ٻانهن جي سڀني حالتن کي ڄاڻي ٿو الله تعاليٰ ۽ رب تبارڪ تعاليٰ کي وري ڪنهن ٻانهي جي بيفرمانيء جي ڪا پرواهه به ڪانهي جيڪڏهن ڪو ڪري ٿو بيفرماني ته پنهنجي پاڻ ڏانهن ان الله سميع عليم الله تعالي ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي ڪدأب آل فرعون ڏسو جهڙو دستور آهي فرعون وارن جو والذين من قبل اڳين جو ڪذبوا بآيات ربهم رب جي آيات جو انڪار ڪيو فاهلڪناهم بذنوبهم اسان هنن کي هلاڪ ڪيوسي هتي مٿي گرفت هئي هتي هلاڪت آهي فرعون جو ٻيهر واقعو آيو رب تعالي فرمايو ته نعمت اچي ته هن کي پٺي نه ڏيو جيڪڏهن پٺي ڏيندو فرعون وانگر ته پوء اهو حال ٿيندو ڪل ڪانوا ظالمين فرعون وارا سڀ ننڍا وڏا هن جا ظالم هيا اڳين قومن جو به اهو ئي حال ظلم جو هيو جيئن انهن کي تباهي تيئن فرعون کي تباهي اهڙي طرح سان هي جيڪو پاڻ فرمايو ته فرعون هذه الامة ابو جهل نبي کي فرمايو ته هن امت فرعون ابو جهل اهو به

سو تون انهن کي انهن جي طرف برابر برابر اڇلي ڇڏ. مطلب ته انهن جي غداريء جو جيڪڏهن توکي خطرو آهي ته انهن جي غداريء تي پهچڻ کان اڳ ۾ انهن کي اطلاع ڪر ته اسان ۽ توهان جو هاڻي عهدنامو ڪونهي. اطلاع به ڏجي ائين نه ٿئي ته اوچتو ان الله لا يحب الخائنين دغابازن کي الله تعاليٰ پسند ڪونه ڪندو آهي جو ڪافرن سان دغا به نه ڪرڻي آهي. الله تعاليٰ سچن کي پسند ڪندو آهي توهان سچا آهيو توهان جو دين سچو آهي توهان جو مذهب سچو آهي قوم سان علاني دغابازي اصل ناهي ڪرڻي جنگ جي ميدان ۾ جڏهن ڪارروائي شروع آهي جنگ جي پوء اتي الحرب خدعة اتي جنگي فنن ۾ ۾ خدعه به هڪڙو فن آهي ان جي پرواهه ناهي پر جيڪڏهن جنگ ڪانهي امن جو موقعو آهي ۽ ميعاد آهي صلح جو ان ميعاد صلح ۾ جيڪڏهن اهڙي قسم جي

پريان رومي غافل آهي هن ڳالهه کان. مقصد هو ته رومين جي سرحد کي بلڪل قريب جو هجون ۽ هجون به تيار، معاهدو گذرندو وڃي ته هڪدم کڻي حملو ڪجي. پوء هڪڙو بزرگ پوڙهو آيو ڪراڙو، هو ڊوڙندو آيو، انهي اچي چيو الله اڪبر الله اڪبر وفاء لا غدر وفاء لا غدر ڊوڙندو آيو. حضرت هجي عمرو بن عنبسه. اهو بزرگ حضرت عمرو بن عبسه اهو صحابي آهي رسول الله صلي الله عليه وسلم جو وڏو ماڻهو آهي چئي ويو وفا ڪجو غدر نه ڪجو هي تهان پنهنجي فوج ڪشي شروع ڪري ڏني آهي رسول الله صلي الله فرمايو آهي ته ڪنهن قوم سان جيڪر معاهدو ڪريو ته ڳنڍ تهان نه کوليو جيس تائين انهن جي ڳنڍ کلڻ جو امڪان هجي مساويانه سلوڪ رکو جيڪر اهي تهان لشڪر سوري ٿا اچن ته تهان سوريو جيڪر نٿا سورين ته تهان پنهنجي جائن تي هجو معاهدو ٽوڙيو يا ته اڳ ۾

خوف ڪرايو ڌاڪو ڄمايو الله جي دشمن تي پنهنجي دشمن تي الله جو دشمن ڪافر آ اهو تهانجو به دشمن آ ۽ ٻيو تهانجو دشمن هي آ ته هجي مسلمان پر تهان تي حملا ٿو ڪري ۽ ڌاڙا ٿو هڻي قانون ملڪ جي کي تباهه ٿو ڪري بدامني ٿو ڦيلائي اهو تهانجو دشمن

توهان ايتري پنهنجي طاقت ڄمايو، جنهن ۾ توهان جو دشمن الله جو دشمن گيجي ٿئي، ان تي ڌاڪو ڄمي. مسلمانن کي جيڪڏهن هٿيار هجن ۽ پوري طرح مسلح هجن ته جيڪر رستن تي انهن کي ڪاٿي ماڻهو ڦري سگهن يا هر هڪ کي اها خبر هجي ته جيترا ماڻهو گهر ۾ آهن ايترا انهن کي اسلحا آهن مضبوط ته جيڪر ڪو ڪنهن جي گهر تي نه اچي حملو ڪري پر سبب اصل اهو آهي سمجهن ٿا ته نهتا مسلمان آهن

حسبڪ جو ضمير آهي مخاطب جو وچ تي الله اچي ويو فاصلو ضمير متصل جي مٿان ڪنهن منفصل جا اسم جو عطف نه ٿيندو آهي جيسين فاصلو وچ ۾ هجي تنهن ڪري الله وچ ۾ فاصلو ٿيو اهو قانون نحوي آهي تنهن ڪري ڪاف ضمير خطاب جو معطوف عليه ومن اتبعڪ من المومنين اهو ٿيو معطوف معطوف عليه پوء مفعول ٿي پوندو الله توکي ڪافي آ ۽ مومنن کي به ڪافي آ

نيت ڪانهي، نيت ڪانهي ته همت ڪانهي. تنهنڪري بي سمجهه قوم آ هوء. توهان سمجهدار آهيو، توهان جي نيت آ، توهان جو عزم آ، توهان کي اعتماد آ. رب، رب جي طرفان توهان تي رحمت نازل ٿيل آهي. بي سمجهه قوم سان لڙڻ ۾ ڇا آهي؟ الآن خفف الله عنڪم اهو پهرين دفعو هيو. هلندي هلندي پوء الله تعاليٰ فرمايو ته هاڻي گهڻا ٿيا تنهنڪري تخفيف ٿا ڪريو. علم ان فيڪم ضعفا ۽ توهان ۾ ڪجهه ڪمزور ماڻهو به آهن. ڇو ته جماعت ڪجهه وڌي وئي. جڏهن جماعت وڌي وئي. ته هڪڙا ٿيا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار اهي پهريان آهن جيڪي ڏهه آهن سو جي لاء ۽ ان کان بعد والذين اتبعوهم باحسان آيا جڏهن اهي آيا ته ان تابعدارن جي لاء الله تعاليٰ پوء وري ڍرائي ڪري وجهي جيڪو تابعدار هوندو آهي سو متبوع جي برابر نه هوندو آهي تابع متبوع ۾ فرق هوندو آهي هي شي جدا آهي ته انعام ۾ برابري آهي پر قوت ۾ برابري ڪانهي هو فضل آهي

صابر معنيٰ ڌڪجي بيهندڙ جنگ ۾ ما ڪان لنبي ان يڪون له اسريٰ هڪڙو مسئلو جدا جيڪو حضور انور صلي الله عليه وسلم کي بدر جي جنگ کان بعد جڏهن پنهنجي گهر ۾ خير سان پهتا اچي اتي سامهون آيو ماڻهو ستر گرفتار ٿي آيا هاڻي ڪاڏي ڪجي هنن کي